You're with SBS Radio ຄົນໃນບາງສັງຄົມ ຄັນວ່າໂຕເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ກໍຖືວ່າໂຕນັ້ນວິເສດວິໂສ ກະທັ້ງທີ່ວ່າເປັນ ຫຼື ກຳລັງຈະເປັນສະໝອງເຊື່ອມຢູ່ແລ້ວກໍຕາມ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວກໍຄິດວ່າ ຫຼື ຖືວ່າ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍກວ່າໂຕ ເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານນັ້ ນ ບໍ່ເກັ່ງທໍ່ໂຕ ເພາະໂຕເກີດກ່ອນ ແລະ ບາດວ່າກິນຕີນໄກ່ ກໍໂຕເທົ່ານັ້ນເປັນຜູ້ກິນໄດ້ ເພາະເດັກນ້ອຍຄັນກິນຂຽນໜັງສືບໍ່ງາມ ວ່າຊັ້ນ ເລື່ອງລາວມີຢູ່ວ່າເດັກໆຫົວຊ່ຳກະໂປະໝາກພ້າວ ກໍເປັນຄົນວິເສດວິໂ ສ ຫຼື ທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍແທ້ໆໄດ້ ໃນຫວ່າງວັນທີ 17 ເດືອນເມສາປີນີ້ 2019 ນັກຮຽນຈຸໜຶ່ງຂອງແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂັ້ນໂລກ ກ່ຽວເຖິງກ ານສົ່ງເສີມເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ການປະດິດສ້າງຕ່າງໆ ຈຸນັກຮຽນນັ້ນສາມາດຊະນະການແຂ່ງຂັນນັ້ນໄດ້ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Conrad Challenge ພາຍຫຼັງທີ່ປະດິດສ້າງອຸປະກອນອັນໜຶ່ງອອກມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການໂອນເງິນໄປໆມາໆມີຄວ າມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ໂກງ ຂີ້ລັກຂີ້ຂະໂມຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຄືໄຊເບີ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ລູກຄ້າຕ່າງໆມີຄວາມສ່ຽງໄພນຳຫຼາຍຢ່າງມາກມາຍ ເມື່ອໃຊ້ສອຍອິນເຕີເນັດ ຄືອອນລາຍເທັ ກໂນໂລຈີ ເພື່ອຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ແມ່ນຄວາມປອດໄພຈາກການສໍ້ໂກງ ແລະ ຂີ້ລັກຂີ້ຂະໂມຍຕ່າງໆ ນີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ນັກຮຽນໄວລຸ້ນອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີປົກປ້ອງລູກຄ້ານັ້ນໃຫ້ໄດ້ ດີກວ່າເກົ່າອີກ ນາງສາວ ວິກໂທເຣຍ ກາຕາໂນ ເປັນຄົນໜຶ່ງຂອງຈຸນັກຮຽນນັ້ນ ທີ່ໄປຈາກໂຮງຮຽນ Knox ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ປະດິດສ້າງສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ

ໂດຍເຫດນີ້ ໃນທຸກບ່ອນທີ່ມີອຸປະກອນການຊື້ຂາຍແມ່ນວ່າສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ຂີ້ລັກຂີ້ຂະໂມຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນສ່ວນຕົວ ມີຈັກທຸກຢ່າງແບບນັ້ນທີ່ເຮົາໃຊ້ ນາງສາວ ກາຕາໂ ນ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ປະດິດສ້າງອຸປະກອນອັນໜຶ່ງອອກມາ ເພື່ອຈ່າຍເງິນແກ່ສິນຄ້າທີ່ຊື້ ທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນສະແກນລາຍມື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຈະມີການໂອນເງິນທີ່ປອດໄພ ນາງສາວອາຍຸ 17 ປີນັ້ນໄປຍັງສະຫະລັດ ໂ ດຍເອົາອຸປະກອນ Aptos ທີ່ສ້າງອອກມານັ້ນໄປ ເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນຮອບຊະນະເລີດຂອງການແຂ່ງຂັນກັນນັ້ນ ທ້າວ Mitchell Phelan ທີ່ເປັນເພື່ອນໆຮ່ວມງານນຳກັນ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ທຳ ງານແບບໃດວ່າ ເຮົາເອົາບັດຂອງເຮົາຕໍ່ໆ ດັ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຕາມປົກກະຕິທີ່ເຮົາກະທຳຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລ້ວຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 100 ໂດລາ ແທນທີ່ທີ່ຈະໃຊ້ນ້ຳເບີລະຫັດລັບຂອງເຮົາ ເຮົາໃຊ້ລາຍມືຂ ອງເຮົາແທນ ໂດຍນີ້ມັນປອດໄພກວ່າຫຼາຍ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຈົດຈຳນ້ຳເບີລະຫັດ ແລະ ລາຍມືນັ້ນໄປນຳເຮົາຕະຫຼອດ ມີການກະຕວງວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍສູນເສຍ

ນັກຮຽນດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ຂະແໜງນີ້ເປັນວິຊາອາຊີບໄດ້ ບັດນີ້ ນັກຮຽນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍອື່ນໆ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ຢູ່ທີ່ສູນກາງອະວະກາດ Kennedy ໃນສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ມີໂຄງການອື່ ນໆຕ່າງໆ ອັນມີດ້ວຍປະດິດສ້າງແອັບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍດິກນ້ຳ ບັດນີ້ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Knox ຂອງນະຄອນ Melbourne ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກຳລັງຊອກຫາເອົານັກໝູນເງິນໝູນຄຳ ເພື່ອວ່າຈະຈຳໜ່າຍອຸປະກອ ນນັ້ນ